ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງບາງທ່ານອາດເຄີຍໄດ້ຍິນ ໄດ້ເບິ່ງຂ່າວທີ່ປະຊາຊົນຂອງປະເທດເກົາຫຼີ ມີການປະທ້ວງລັດຖະບານຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເພາະປະຊາຊົນບໍ່ເຫັນດີທີ່ລັດຖະບານນຳເຂົ້າຊີ້ນງົວຈາກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ພວກເຂົາຢ້ານວ່າຊີ້ນງົວນັ້ນຈະມີເຊື້ອງົວບ້າ ຫຼື ໂລກ BHE ໂລກງົວບ້າເປັນໂລກທີ່ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວທີ່ສຸດແກ່ປະຊາຊົນ ເພາະເປັນໂລກທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສັດ ແລ້ວສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບຄົນໄ ດ້ ເມື່ອກິນຊີ້ນຂອງສັດນັ້ນເຂົ້າໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກກໍບໍ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອໂລກນີ້ໄດ້ ອາການຂອງໂລກນີ້ສັງເກດໄດ້ຈາກງົວ ເຊິ່ງຈະເຫັນວ່າງົວມີການປ່ຽນແປງລັກສະນະທ່າທາງ ງຸດງິດ ແລ ະ ຕື່ນຢ້ານໄດ້ງ່າຍ ເມື່ອມີສຽງດັງ ຫຼື ມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຕ້ອງໂຕ ຕໍ່ມາຈະມີການຜິດປົກກະຕິທາງການເຄື່ອນໄຫວ ເຊັ່ນ ຍ່າງເຊ ມັກຍົກຂາສູງ ມີນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ ຍ່າງໂຊເຊ ຈົນໃນທີ່ສຸດຍ່າງບໍ່ໄດ້ ແລະ ເປັນອຳມະພ າດ ສັດທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກນີ້ຈະຕາຍພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫຼື 6 ເດືອນ ມີການພົບວ່າສະໝອງຂອງງົວທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຖືກເຊື້ອໂລກກັດກິນຈົນເປັນຮູ ແລະ ຟູຂຶ້ນຄືກັບຟອງນ້ຳ ໂລກງົວບ້າເກີດຂຶ້ນທຳອິດໃນອັງກິດໃນ ປີ ຄ.ສ. 1995 ມີການຄາດການໄວ້ວ່າໃນປີ ຄ.ສ. 1999 ຫາ 1996 ຈະມີງົວໃນປະເທດອັງກິດຕາຍເພາະໂລກນີ້ປະມານ 160,000 ໂຕ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼາຍປະເທດໄດ້ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳໜ່າຍຂ າຍຊີ້ນງົວຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ປະຊາຊົນໃນຫຼາຍປະເທດກໍຕົກໃຈຢ້ານກົວ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດອັງກິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຊົາກິນຊີ້ນສັດ ແລະ ຫັນມາກິນເຈເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ມີການປະມານວ່ າໃນປີ ຄ.ສ. 2001 ມີການນຳເອົາງົວທີ່ເປັນໂລກງົວບ້າມາກິນເປັນອາຫານ 1.8 ລ້ານໂຕ ໂລກອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສັດແມ່ນໂລກ CJD ເປັນໂລກທາງລະບົບປະສາດ ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ມັກຈະມີອາລົມປ່ຽນແປງ ໃນ ໄລຍະທຳອິດ ມີອາການປ່ຽນແປງທີ່ສະແດງອອກໃນການກິນ ການນອນ ແລະ ມັກເປັນຄົນໃຈລອຍ ສະໝອງຄິດ ຫຼື ສັ່ງການຊ້າລົງ ແລະ ຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມເປັນປະຈຳ ຕໍ່ມາຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມກ້າມຊີ້ນໄດ້ ຈົ ນເກີດອາການເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຊັກ ແຂນຂາບໍ່ມີເຫື່ອມີແຮງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເສຍຊີວິດ ເມື່ອມີການກວດກໍພົບວ່າໃນສະໝອງຂອງຄົນຜູ້ປ່ວຍ ມີຮູນ້ອຍໆຄ້າຍຄືກັບຟອງນ້ຳ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບກໍລະນີຂອງຄົນທີ່ເປັນ ໂລກງົວບ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນທີ່ກິນຊີ້ນກໍສາມາດຕິດໂລກນີ້ໄດ້ ຢູ່ເກາະນິວກີນີ ທາງຕອນໃຕ້ຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ມີແພດຄົນໜຶ່ງ ສຶກສາໂລກທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ຄູຣູ ເຊິ່ງເປັນໂລກຊະນິດໃໝ່ ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ເປັນ ພວກມະນຸດກິນຄົນ ເພາະປະເພນີຂອງພວກເຂົາສອນໄວ້ວ່າ ເມື່ອຂ້າຄົນໄດ້ ໃຫ້ເອົາສະໝອງມາກິນ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນໂລກຄູຣູ ມີອາການໂຕສັ່ນ ກ້າມເນື້ອປັ້ນ ສະຕິແຕກ ແຂນຂາລ່ອຍ ເປັນອຳມະພາດ ຈົນຕ າຍໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອນຳເອົາສະໝອງມາວິໄຈກໍພົບວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເປັນໂລກ CJD ທ່ານຜູ້ຟັງ ການເປັນໂລກຄູຣູ ຫຼື ໂລກ CJD ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນຢູ່ທີ່ວ່າ ສອງຊະນິດນີ້ ທຳລາຍສະໝອງຈົນຜຸເປັນຮູ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົ ນ ແລະ ສັດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍກໍຄື ມີການນຳເອົາຊີ້ນຂອງສັດທີ່ຕາຍມາເປັນອາຫານຂອງສັດ ເຮັດໃຫ້ສັດອື່ນທີ່ກິນຊີ້ນຂອງສັດທີ່ເປັນໂລກທັງສອງນີ້ ຕິດເຊື້ອ ແລະ ມີການປ່ວຍທາງສະໝ ອງຄືກັນ ນີ້ເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງການລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກງົວບ້າໃນປະເທດອັງກິດຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ຢ່ອນ ເພາະເມື່ອສັດເຊັ່ນ ແກະ ມີການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ມີອາການຄ້າຍຄືກັບໂລກງົວບ້າ ແກະທີ່ປ່ວຍກໍຈະຖືກນ ຳໄປຜະລິດເປັນອາຫານຂອງງົວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ສັດທີ່ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ມັກຈະຕຸ້ຍພີສົມບູນ ແລະ ໃຫ້ນ້ຳມັນຫຼາຍ ອາຫານອັດເມັດເຫຼົ່ານັ້ນມີການໃຊ້ຖົ່ວເຫຼືອງປະສົມກັບຊາ ກສັດທີ່ຄົນບໍ່ກິນເຊັ່ນ ກະດູກ ເລືອດ ແລະ ເຄື່ອງໃນຕ່າງໆ ເມື່ອນຳເອົາອາຫານເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຫ້ງົວກິນ ກໍຈະໄດ້ຊີ້ນງົວຊັ້ນດີ ກະຕຸ້ນໃຫ້ງົວໃຫ້ນົມຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິສາມເທົ່າ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າມີເຊື້ອໂລກປະປົນຢູ່ ນີ້ເ ປັນຄວາມຄິດຂອງຄົນເຮົາທີ່ຢາກປ່ຽນໃຫ້ສັດກິນຫຍ້າຫັນມາກິນຊີ້ນແທນ ເພາະຫວັງຜົນດ້ານການຄ້າຫຼາຍກວ່າສິ່ງອື່ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງອັງກິດສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກສັດ ມາເ ປັນອາຫານຂອງສັດລ້ຽງ ອາຫານສັດທີ່ໄດ້ມາຈາກກະດູກຂອງສັດຜະລິດໃນອັງກິດຖືກສົ່ງຂາຍໄປໃນຫຼາຍປະເທດ ໃນນັ້ນປະເທດໄທສັ່ງນຳເຂົ້າເປັນອັນດັບ 2 ດຽວນີ້ຍັງບໍ່ມີການຢືນຢັນວ່າເຊື້ອໂລກດັ່ງກ່ າວຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ປະເທດອື່ນຫຼືບໍ່ ໂລກງົວບ້າ ໂລກງົວບ້າ ໂລກ CJD ເກີດຈາກສານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Prion ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ລະຫວ່າງສັດກັບສັດ ຫຼື ກັບຄົນ ຖືວ່າເປັນໂລກທີ່ອັນຕະລາຍ ເປັນໂລກທີ່ບໍ່ສາມ າດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍເຊົາໄດ້ ມີໂລກຫຼາຍຊະນິດທີ່ທາງແພດໝໍບໍ່ສາມາດບອກສາເຫດ ຖ້າມີການວິໄຈຂອງໂລກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນດຽວກັນ ໂລກແປກປະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງເປັ ນໄພຄຸກຄາມຄົນ ຜູ້ບໍລິໂພກ ນອກຈາກເອົາຊີ້ນສັດມາກິນແລ້ວ ຍັງມີການນຳເອົາໄຂມັນ ອະໄວຍະວະ ແລະ ຕ່ອມຕ່າງໆຂອງງົວມາເປັນສ່ວນປະສົມໃນເຄື່ອງສຳອາງ ສະບູ ລິບມັນ ເປັນຕົ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຖິງເວ ລາແລ້ວຫຼືຍັງ ທີ່ເຮົາຄວນປ່ຽນແປງ ຫັນມາກິນອາຫານຈາກພືດຜັກ ເຊິ່ງຈະດີກວ່າ

ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊວນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເມື່ອເດືອນສິງຫາຄົມ ປີ ພ.ສ. 2551 ປະຊາຊົນຊາວເມັກຊິໂກນັບແສນໆຄົນໄດ້ຮ່ວມຕົວກັນເດີນຂະບວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຈັດການກັບບັນຫາອາຊະຍາກຳໃນປະເທດ ເພາະ ມີຄົນຖືກປຸ້ນ ຖືກຕີຂ້າ ຂົ່ມເຫງ ຈັບໂຕໄປຮຽກຄ່າໄຖ່ ຢາເສບຕິດກໍລະບາດຢ່າງໜັກ ຈົນປະຊາຊົນທົນບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ລຸກຂຶ້ນມາປະທ້ວງຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານແກ້ໄຂບັນຫາອາຊະຍາກຳເຫຼົ່ານີ້ ໃນບ້ານເມືອງເຮົ າກໍບໍ່ແມ່ນຂອງທຳມະດາ ບັນຫາຢ່າງດຽວກັນນີ້ກໍມີມາທຸກວີ່ທຸກວັນ ເລື່ອງລັກເລັກຂະໂມຍນ້ອຍກໍມີໃຫ້ເຫັນກັນທົ່ວໆໄປ ຍິ່ງເວລາເສດຖະກິດກຳລັງປັ່ນປ່ວນເຫຫວນ ກໍຍິ່ງມີບັນຫາເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່ໜ້າເ ປັນຫ່ວງກໍຄືບັນຫາຢາເສບຕິດເຊັ່ນຢາບ້າ ທີ່ພະຍາຍາມຫຼັ່ງໄຫຼກັນເຂົ້າມາໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ເຮົາໄດ້ຍິນຄຳກ່າວຈາກຄຳພະຍາກອນກຸງສີອະຍຸທະຍາຈົນຈື່ທ່ອນສຸດທ້າຍທີ່ກ່າວໄວ້ວ່ າ ກະເບື້ອງຈະເຟື່ອງຟູລອຍ ນ້ຳເຕົ້າອັນລອຍນັ້ນຈະຖອຍຈົມ ໝາຍເຖິງການເຮັດຊົ່ວຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ກາຍເປັນອຳນາດຄອບງຳ ຂະນະທີ່ຄວາມດີ ຄົນດີຈະຕ້ອງລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກໄປ ເປັນສະພາບທີ່ທຸກຢ່າ ງປ່ຽນຫົວປ່ຽນຫາງກັນໄປໝົດ ນີ້ຄືຄວາມຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກທຸກວັນນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຂ່າວວ່າ ພວກຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນທາງດ້ານການເງິນສາມາດເຮັດຜິດໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດ ຫຼື ການທຸດຈະລິດຄໍຣັບຊັນ ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຊມໃຫ້ແກ່ບ້ານເມືອງ ແຕ່ຄົນກັບຍົກຍ້ອງ ແລະ ສັນລະເສີນ ເພາະເງິນທອງ ແລະ ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນເລື່ອງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳເອົາສະພາບເຫດການຂອງໂລກໃນສະໄໝ ໂບຮານ ເມື່ອກ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງນ້ຳມາຖ້ວມໂລກ ເພື່ອຊຳລະ ແລະ ທຳລາຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດໃນໂລກເລີ່ມທະວີມາກຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງເຂົາກໍໂນ້ມອຽງໄປໃນທາງທີ່ຊົ່ວຢູ່ສະເໝີ ເຮົາຈະເຫັນວ່າພາສາຂອງມະນຸດໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ສາມາດບັນລະຍາຍເຖິງພາບແຫ່ງຄວາມຕົກຕ່ຳທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສັງຄົມຂອງມະນຸດໄ ດ້ ເພາະແມ້ແຕ່ຄວາມຄິດຈິດໃຈກໍມີແຕ່ສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ຄົນເຮົາເມື່ອຄິດຈະທຳສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານ ເພາະເຂົາວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ ແລະ ດຳເນີນຊີວິດໄປຕາມຫົນທາງອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ ຈ າກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄັ້ງນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍໂລກຈະເປັນຢ່າງໃດ ກໍມີຄຳທຳນາຍໄວ້ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ເມື່ອມະນຸດຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບສິນທຳ ສັງຄົມ ມະນຸດຈະເປັນຢ່າງນີ້ ຈົ່ງເຂົ້າໃຈຂໍ້ນີ້ ຄືວາລະສຸດທ້າຍນັ້ນຈະເປັນວາລະທີ່ໜ້າຢ້ານ ເພາະຜູ້ຄົນຈະເຫັນແກ່ຕົວ ຮັກເງິນທອງ ໂອ້ອວດ ຍິ່ງຍະໂສ ຊອບດູໝິ່ນນິນທາ ບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ມີຄວາມອະກະຕັນຍູ ມີການຊົ່ ວຮ້າຍ ໄຮ້ມະນຸດສະຍະທຳ ບໍ່ໃຫ້ອະໄພໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ ແລະ ຍັງໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດໜ້າຊັງ ມີການໂອຫັງ ຮັກຄວາມສະໜຸກຫຼາຍກວ່າຮັກພຣະເຈົ້າ ຍຶດຖືທາງພຣະເຈົ້າແຕ່ພຽງເປືອກນອກ ແ ຕ່ປະຕິເສດລິດເດດຂອງພຣະອົງ ຈົ່ງຢ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພວກນັ້ນ ຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ອ່ານມານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າເປັນຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມາຫຼືບໍ່ ຄຳຖາມກໍຄືເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດດີ ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ເອົາຕົວເ ຂົ້າໄປແປດເປື້ອນກັບສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍ ເໝືອນກັບຄຳສອນທີ່ກ່າວໄວ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄຳທຳນາຍນີ້ວ່າ ຈົ່ງຢ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພວກນັ້ນ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດກໍຄືພວກລູກໆຫຼານໆຂອງເຮົານັ້ນຕິ ເພາະ ທຸກວັນນີ້ມີສິ່ງທີ່ຍຸຍົງຢ່າງເຫຼືອຫຼາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງຍ່າງໄປເບິ່ງຢູ່ຕາມຕະຫຼາດນັດ ຫຼື ຕາມຮ້ານຄ້າໃນເມືອງ ທີ່ເຂົາພາກັນຂາຍແຜ່ນຊີດີໜັງ ຊີດີເກມ ທ່ານຈະເຫັນວ່າມີແຕ່ເລື່ອງຕີຂ້າຟັນລັນແທງ ທີ່ມຸ່ງຫວັງ ໃນການຕໍ່ສູ້ ຫັກລ້າງທຳລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກຫຼາຍຄົນ ມີຄວາມຄິດອ່ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໝັ້ນຄົງ ຫຼົງໄປເຮັດຕາມ ເພາະເຂົາບໍ່ຮູ້ ແລະ ກັບພໍ່ແມ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລູກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງກ້າວເ ຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນ ປະສົບປະການຂອງການເປັນຄູເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດວ່າ ເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ອາຍຸເວລາຢູ່ໃນ ປ. 6 ໄປຈົນເຖິງ ມ. ປາຍ ເປັນຊ່ວງຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຂົາຈະຖືກຊັກຈູງຈາກເພື່ອນໄດ້ງ່າຍ ຖ້າເຂົາຄົບເພື່ອນດີ ໃຝ່ໃຈໃນການຮຽນ ເດັກກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແຕ່ເຂົາໄປຄົບກັບເພື່ອນທີ່ຊ ວນທ່ຽວ ກາງຄືນ ມັກຈະມີສິ່ງເສບຕິດເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ປັນຫາຂອງສັງຄົມປັດຈຸບັນກໍຄືພໍ່ແມ່ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ລູກ ເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ມີທີ່ປຶກສາ ບໍ່ມີໃຜຄອຍຊີ້ນຳ ເດັກນ້ອຍຈະເຮັດຕາມທີ່ເຂົາເຫັນ ຫຼື ຕາມເພື່ອ ນ ທັງໃນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານຮ້າຍ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ສອນວ່າ ຈົ່ງຝຶກ ເດັກນ້ອຍໃນທາງທີ່ເຂົາຄວນຈະເດີນໄປ ແລະ ເມື່ອເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ເຂົາຈະບໍ່ພາກຈາກທາງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງທຸ່ມເທທຸກຢ່າງເພື່ ອເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ປອດໄພຈາກສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍທັງປວງ ນີ້ຄືງານຫຼັກໆຂອງພໍ່ແມ່ ເພາະຖ້າສູນເສຍເຂົາໄປແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ມີຊັບສິນມາກມາຍພຽງໃດ ກໍບໍ່ສາມາດຊື້ເຂົາກັບມາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາ ຮອດບ່ອນນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງອີກແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກ ຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽ ວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ